فرمايائين ته ان هٰذه امتڪم معني پهتا آهيون ٻاونجهه ٻيانوي آيت کان پڙهڻ ٿا شروع ڪيون هڪ سؤ پنج آيت تائين پڙهي وڌو آهي ڏسون ڪيستائين ٿا پهچون ان معاملي ۾ فرمائي ته ان هٰذه امتڪم هي توهان جي امت جيڪا آهي هڪڙي امت آهي وانا ربڪم فاعبدون آئون توهان جو رب آهيان انهيء ڪري مون کي توهان پوڄو، منهنجي عبادت ڪريو، منهنجي پرستش ڪريو، وتقطعوا امرهم بينهم هنن پاڻ منجهه معاملا جيڪي آهن سي ڪٽي ڇڏيا آهن مطلب ته هڪ ٻئي کان جدا هڪ ٻئي کان اختلاف ڪيو اٿئون جدائي ڪئي اٿئون خيال منجهه ڪو چئي ٿو ته هي شاعر آهي ڪو چئي ٿو ته هي مجنون آهي ڪو چئي ٿو ته هي ائين آهي ڪو چئي ٿو هيئن آهي ڪو چئي ٿو لات کي پوڄون ڪو چئي ٿو منات کي پوڄون ڪو چئي ٿو هبل کي پوڄون ڪو چئي ٿو اسان پنهنجي ان کي پوڄون ڪو چئي ٿو ته نا نائله کي پوڄون ڪو فلاڻي مطلب هزار هن معاملا جدا جدا ڪري ڇڏيا آهن ته وتقطعوا امرهم هنن پنهنجي معاملن کي قطع ڪري ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو آهي بينهم پنهنجي وچ ۾ ڪل الينا راجعون اسان ڏانهن موٽندا سڀئي هاڻي موٽڻ جي ڳالهه جيڪا آخرت جي ڳالهه قيامت جي ڳالهه آهي اها اچي ٿي ۽ پنهنجو ان کان اڳ ۾ به اها ڳالهه پئي اچي ته موٽندا اسان ڏانهن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن پوء جڏهن موٽندا ۽ پوء اسان جن ماڻهن عمل صالح ڪيا سٺا عمل ڪيا ۽ هئا به مؤمن فلا ڪفران لسعيه ته پوء هنن جي سعي هنن جي ڪوشش پاڻ چئون سعيو ڪريو ٿيو اچڻ جو دوست پيهي دل پيس دوست پيهي در در آيو ٿيو ملڻ جو سعيو سعيو ڪيو نماز جمعي جي سعيو ڪيو سعيو ڪيو معنيٰ ڪوشش ڪريو پنهنجي تڪ ان ۾ خيال منجهه پنهنجو تڪڙ ته نه پر ان مطلب ته اهڙو معاملو ڪجي جو جلدي ڪجي ۽ سهڻي نموني سان ڪجي ته اهو سعيو ٿيو ڪوشش ٿي سعيو سعي سعي ڪوشش ان مزا مؤمن ۽ هجي به مؤمن هاڻي هتي ٻه ڳالهيون ضروري آهن عمل صالح هڪڙي ماڻهو جا آهن پر هو مؤمن نه آهي يعني آخرت کي نٿو مڃي الله کي نٿو مڃي قرآن کي نٿو مڃي حساب ڪتاب کي نٿو مڃي ته هن جا عمل هن جي لاء رڳو هتي ڌرتي تي آهن هن جي چڱائي ٿيندي چوندا فلاڻو ماڻهو سائين وڏو پنهنجو فلنٿراپسٽ هيو، هن ئي مسجدون ٺهرايون، مسجدون نه پر هن رستو ڪو نه ڪو ٺهرايو، اسڪول ٺهرايائين يا هي کوهه کوٽايائين يا هي فلاڻا ڪم ڪيائين، سٺا سٺا هي ڪتاب لکيائين يا هي ڀلا ڪم ڪيائين، پر الله کي ڪون مڃيائين ٿي يا آخرت کي ڪون مڃيائين ٿي، پر ان ڪري مان ان سينس ۾ مؤمن ڪون هو ته آخرت ۾ هن جو حصو ڪونهي، دليل اهو آهي ته ڇو جو هن کي مڃيائين ڪون تنهن ڪري هن جو حصو آخرت ۾ ناهي، هن کي جيڪي ڪجهه ملڻو هو ان جو انعام سو هتي ملي چڪو هو. ائين نه ته الله جيڪو آ سو ظلم ٿو ڪري. الله ظلم هن تي ڪونه ٿو ڪري ڇو جو هن هن ڌرتي کي مڃيو ٿي، هن ڳالهه کي مڃيو ٿي، هن زماني کي مڃيو ٿي ته هتي ئي هن کي سڀ فائدا ڏنائين، هن کي دولت ڏنائين، هن کي نالو، مشهوري، ناموس ٿي سائين وڏو ماڻهو آهي سائين هي فلاڻو اهڙو آهي اهڙو آهي آئون ڪنهن جو نالو ڪونه ٿو وٺان پنهنجو توهان سوچيو توهان جي علائقن ۾ هن ۾ هن ۾ ڪي ماڻهو آهن جيڪي الله کي آخرت کي ڪونه ٿا مڃين. پر سٺا ڪم ڪن ٿا مطلب تهڙا به آهن پوء ماڻهو پڇندا آهن ڀلا جيڪي فلنٿراپسٽ آهن ڪي سٺا آهن هونء ته اخلاق وارا ۽ ڪنهن سان بڇڙائي ڪونه ڪيائون هي ڪيائون ڪونه ڪيائون مطلب ته ظلم ڌرتي تي ڪونه ڪيائون اهي به تهڙا ماڻهو چڱا ماڻهو آهن ماڻهو آهن برابر پر ان ڇو جو ان جو ايمان ڪونه هو ته آخرت ۾ ان جو حصو ناهي يا جيڪر مطلب ته آخرت آهي ته ان آخرت ۾ ان جو حصو ڪونهي ۽ پنهنجو ڳپ ڳالهه اها صحيح ٿي هو به ته انهي ڪري فرمائي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ۽ آهن به مؤمن ۽ چڱا عمل به ڪيائون ۽ آهن به مؤمن فلا ڪفران لسعيه ته انهن جي ڪوشش جي الله تعالي پنهنجو انڪار ڪونه ڪندو الله تعالي ناشڪري ڪونه ڪندو الله بي قدري ڪونه ڪندو قدر ڪونه مطلب قدر هن جو ڪندو هن کي انعام ڏيندو هتي ئي مطلب ۽ هتي آخرت منجهه جيڪي ايمان وارا آهن ته ان کي آخرت ۾ به ان کي ڏيندو جن هتي ڪم ڪيا رڳو ايمان نه هئن ته پوء هتي ئي ڏيندو ان کي جيڪو به هو فلا ڪفران لسعيه ڪفران نعمت ڪون ٿيندي ان جي الله شاڪر نه آهي مطلب ته ان اڪنالج ڪري ٿو فلا ڪفران لسعيه و انا له

اسان انهم لا يرجعون اهي موٽندا ڪونه يعني هڪڙو معنيٰ اها ٿي ته جنهن قريه تي اسان اهو لکي ڇڏيو لوح قلم منجه ته هي ڪفر ڪندا هي ايمان نه آڻيندا ته اهو اسان ڏانهن موٽندا ڪونه هڪڙي معنيٰ اها ٿي هڪڙي اها ته جيڪي اسان قريه نابود ڪياسون اڳ ۾ ئي ۽ اهي وري اٿندا ڪونه مطلب ته انهن منجهان اهي جيڪي مري ويا آهن، هيٺ پورجي ويا آهن، هليا اڇا، دفن ٿي ويا، هو ڪو اٿي جاڳندا ڪونه. هڪڙي معنيٰ اها ٿي، پر ٻيو معنيٰ اهو ته ڪونه، اهي آباد ڪونه ٿيندا. مطلب ته هاڻي جيئن موئن جو دڙو هو، سو آباد ڪاهو جو دڙو هو، آباد ڪونه ٿيو. بيبيلون هو، سو آباد ڪونه ته ٿيو. حتيٰ، حتيٰ جي جيڪا ڳالهه ٿي اچي هاڻي هتي، حتيٰ اذا فتحت، حتيٰ اذا فتحت ياجوج وماجوج، جيستائين ياجوج ۽ ماجوج نه نڪرن تيستائين هو آباد ڪونه ٿيندا ان سينس ۾ مطلب ته جڏهن هو ياجوج ۽ ماجوج ايندا ته اهي اهي علائقا جيڪي آهن سي وري آباد ٿيڻ شروع ٿي ويندا هليا ڇو جو هاڻي ڏسو بيبلون ۾ سائين ان صدام حسين کي ان کان اڳ ۾ به ڪن ماڻهن جيڪو آهي سو جڏهن انگريز هتي آيا آهن ان زماني کان وٺي اهرام جي کوٽيائون اتي سڀئي قبرون کوٽيائون سائين سمجهو ان جا لاش سڀئي کڻي ويا هليا وڃي آمريڪا ۾ پنهنجي جرمني ۾ پنهنجي انگلنڊ ۾ فرانس ۾ جتي ڪٿي هنن مميز جيڪي هيون ويچارن جون پوريون پيون اهي سڀ کڻي ويا هليا اسان وٽان به جيڪي ڪاهو جا دڙا موهن جا دڙا اهي سڀئي کوٽي ان جا سون مون سڀ اهي کڻي ويا هليا لاش ڪڍي پٽي ڪري اڇلي ته هاڻي اهو مطلب ته اتي وري پنهنجو هڪڙو سينٽر ٺاهي سائين هي به ڪلچرل سينٽر ڪو فلاڻو هي آهي ميوزم آهي هي آهي ۽ پنهنجي موهن جو دڙي جو هي ميوزم آهي ڏيکارڻ جي لاء اهي ماڻهو جيڪي هن ۾ شيون هيون سي کڻي ويا هليا هڪڙا انگريز کڻي ويا ٻيا وري جيڪي ڪارا انگريز آيا هندستان کان ۽ پنهنجي پاڪستان کان اهي سڀئي کڻي ويا هليا هاڻي خالي ٺڪر جيڪي آهن ٻه ٽي پيا هوندا موهن جو دڙي ۾ ڪي فلاڻي هنڌ فلاڻي هنڌ فلاڻي ٽيڪسلا ۾ ڪي هڙپا ۾ فلاڻي ۾ پوء اهي سڀئي ٽپڙ کڻي ويا ماڻهن وڪڻي ڇڏيا ته بهرحال اهو مطلب ته اهي آباد نه ٿيندا هاڻي آباد ٿيا آهن ٿيڻ شروع ٿي ويا هليا سڀئي انهن جڳهين تي بلڊنگون ٺهي ويون ميوزم ٺهي ويا هليا سائين رهائش جا مڪان ٺهي ويا هليا بيبلون ۾ ٺهي ويا هليا هي ٿي ويا هليا مطلب سڀ جتي ڪٿي مطلب ته هڪڙو اهو هو جيستائين نه ٿيندا جيستائين حتا حتا اذا فتحت ياجوج ياجوج و ماجوج جو جيڪو

حدب ٿيندي جيڪي هيٺاهين جيڪي انڪلاين جنهن کي چئبو آهي تلڪ انڪلاين پاڻ حيدرآباد هيٺاهين لاهي لاهي ٿيندي هتي چاڙهي ٿيندي هو ٻئي پاسي کان چاڙهي ٿيندي هڪڙي پاسي کان لاهي ٿيندي هتي اچبو پيو ته اها لاهي جيڪا آهي تنهن کي چئبو آهي حدب حدبن ينسلون اتان ئي ڊوڙندا ايندا

گورا وڌ وڌيڪ اهي جيڪي آهن سي سام جو اولاد ۽ پا ڪارا جيڪي آهن پاڻ جهڙا ڪي پاڻ کان وڌيڪ سانورا هي هو ۽ صفا ٺپ ڪارا به اهڙو ڏس ته بس ڏسڻ ۾ ڪون پيو اچي جو اوندهه لڳي پئي آ رات ويڙ الحمدلله پو اهي مطلب جيڪي آهن سي ها هن جو ٻئي نمبر پٽ جو هام جو اولاد ۽ ٽيا وري جيڪي آهن سي اصفر جنهن کي چون عربي ۾ پنهنجو پيلا پيلي شڪل يا چئجي ته وڏا هڏا نڪتا پيا آهن هاڻي اهي آهن تاتار جا ماڻهو آهن يا روس جا ماڻهو آهن يا چائنا جا ماڻهو آهن يا ڪوريا جا يا جپان جا هي جيڪو اهي سڄو اهو جيڪو نسل آهي اهو ان يافث جو اولاد آهي هڪڙو ته اها ڳالهه ته ياجوج ماجوج جيڪي آهن انهن منجهان آهن يا ياجوج ماجوج جيڪي آهن سي پنهنجي يورپين آهن هڪڙا هڪڙا يورپين آهن هڪڙا اهي روس ۽ ڪوريا ۽ تاتار ۽ اهي اهي جيڪي آهن سي اهي آهن پاڻ خدا خبر ڪير آهن هن تي ڪونه ٿا ڪيون پر هاڻي ڏسون ٿا ته ڇا آهي ان جو ذڪر جيڪو آهي ياجوج ماجوج جو ڪنهن قوم جي لحاظ کان جيڪا ميٽافاريڪلي جيڪا جنگجو هجي يا جيڪا وڙهڻ واري هجي يا جيڪا ڇا هجي ته اهي جيڪي

يا حزقيل جيڪو آهي سو اهو جڏهن ٽيمپل پهريون دفعو برباد ٿيڻ وارو آيو حضرت سليمان جيڪو ٺاهيو ان کان اڳ مطلب ته اڃا ڊهي ڪونه ٿو ان کان اڳ جو ان جي زماني جو ان کان پوء جو يعني مطلب اهڙو زمانو هو جنهن جي اکين جي اڳيان جيئن هاڻي پاڻ وٽ هينئر قتل و غارت گريون ٿين پيون پاڻ ڏسون پيا هن کان اڳ ۾ پاڻ پيدا ٿيا آهيون اڃا به پيا هلون اهڙي نموني جو هو ماڻهو هو جيڪو ان کان اڳ ۾ ڄائو هو جو هنن کي چئي پئي ته ڀئي ائين نه ڪريو ائين نه ڪريو هي جيڪو بڇرايون ڪيو ٿا اهي نه ڪريو جو هي توهان جو ختم ٿيندو ۽ پوء وري جڏهن ختم هن جي اکين جي اڳيان ٿيو ۽ پنهنجو پوء وري جڏهن ٿي ويو هليو ختم ته پوء چيائين ته هاڻي الله چڱائي ڪندو وري توهان وٽ سٺا ڏينهن ايندا پاڪ چڱائي ڪندو سمجهو پوء اهي ٽئي ٽئي ڄڻ هن جي ڪتاب مان جي جيڪو حزقيل جا ڪتاب آهي ان مان جا آهيا ان جي اٺٽيهه ۽ اوڻيتاليهه چيپٽر ۾ جيڪو آهي سو ذڪر آهي ياجوج ماجوج جو ته اهي ايندا هاڻي اهو هڪڙو ميٽافاريڪل ايڪسپريشن هيو هاڻي اهي ڪٿي جا آهن جيڪي ايندا پر پوء ان منجهه جيڪو ڏسجي ٿو ته هي فلاڻا فلاڻا ملڪ هن سان گڏ هوندا ان ۾ ڏسجي ٿو ته توسان گڏ هن ياجوج ماجوج وارن سان گڏ جيڪي آهن سي ان کان سواء ان جو ذڪر ياجوج ماجوج جو وري آهي پنهنجي

ته اهڙي نموني سان ٿيندي، اهڙي نموني سان واقعا ٿيندا، اهڙي نموني سان واقعا ٿيندا. انهيء ۾ پوء ويهون جيڪو چيپٽر آهي ريوليشن جو، انهيء منجهه ذڪر اچي ٿو هن ياجوج ۽ ماجوج جو. پاڻ اهو چونداسين هي مطلب ته هن هڪڙو ميٽافاريڪل نمونو رکيو آهي انهيء زماني ۾ جيڪي حالتون هيون انهيء کي هڪڙو واضح ڪرڻ جي لاء ته مثلاً رومنس جو هنن تي بادشاهت هئي ان زماني ۾ ته نيرو هيو يا ڪو ٻيو رومن بادشاهه هيو ان جي متعلق ئي ڳالهيون آهن ته هي ڪندو ظلم يا هي ڪندو يا ڪيائين پئي يا اهڙي نموني سان جو مطلب ته آهي پر اسان وٽ جيڪو آهي قرآن شريف ۾ يا حديث ۾ هاڻي ان نموني سان ذڪر اچي ٿو ته اهو ڪا قوم آهي جنهن کي بند ڏني وئي يعني پر پرتي ڪيو ويو هاڻي توهان ڏسندو ڌرتي تي هڪڙو وڏي چائنا جي وال آهي هاڻ پوء چائنا جا اهي مطلب هڪڙي ڏينهن ڪونه ٺهي ڪو هڪڙو مهيني ۾ هڪڙي سال ۾ هر هڪ بلڊنگ ٺهي ٿي انکي وقت لڳي ٿو ته هي ته وڏي الائي ڪيترا سؤ ميل آهي هزار ميل اٺ سؤ ميل الائي ڪيتري مطلب ميل آهي يا جيڪا پنهنجي چائنا جي وال يا جيڪو چنڊ تان به چوندا ڏسڻ ۾ اچي ٿي فلان ٿئي ٿو پر انکي اٺ سؤ سال لڳا رڳو ٺاهڻ ۾ يا ڪيترو وقت مطلب ته اهو ڪو هڪڙي ڏينهن ۾ ٺهي ڪونه پئي پر اها چائنا جي وال آهي اها ٻنڌ جيڪا چئجي ٿي يا ڪو ٻيو آهي جيڪو چين پنهنجي ان جي سينٽرل ايشيا آهي يا جيڪو پنهنجو مڊل ايسٽ آهي انهي ۽ پنهنجي روس وارن جي وچ ۾ ڪا ٻنڌ ٺهي جتي ٻه جبل هئا جتي اهو بعد اهو جيڪو ذوالقرنين آهي انهيء ٺاهي ۽ جيڪو هاڻ خبر ناهي ته ڪهڙي زماني جو ماڻهو هيو انهيء ڪري پوء اهو انهيء ٺاهي آهي ۽ پوء انهيء سورت ۾ الله تعاليٰ فرمايو ته سورت ڪهف ۾ ته هي جيڪو آهي سو الله تعاليٰ جي رحمت آهي جو هي توهان تي ٻنڌ ٺاهي ڏني ٿي وئي تون ۽ پر جيڪو وقت ايندو جو هيء ٻنڌ ٽٽندي ان کان پوء جيڪو آهي سو اهي مٽي نڪري ايندا ۽ پنهنجو ياجوج ۽ ماجوج پوء في ڪل حدب ينسلون جي هاڻي هتي سورت منجهه انبيا عليهم السلام ويندو آهي هر هڪ جتي ڪٿي ڊوڙندا ايندا ڊوڙندا ايندا بس کائيندا پيئندا بس هي چي ٿو هن جي روايتن ۾ آهي ته بس ايندا هليا پاڻي پيئندا هليا ته بس پاڻي کٽي ويندو هليو کائي کاڌو سڄو کائي ويندا هليا هڪڙو ته هو ياجوج ۽ ماجوج هاڻي هي آخرت جون ڪي نشانيون آهن هڪڙو ته ياجوج ماجوج آخرت جي نشاني آهن هڪڙو جيڪو سو اهو ٿيو نشاني جيڪي آهن قيامت جون قيامت ويجهي جيڪا ايندي ان ۾ هڪڙو ٿيندو اهو ياجوج ماجوج جو نڪري اچڻ ۽ سڄي دنيا منجهه هر وادي ۾ پکڙجي وڃڻ ۽ هر هيٺاهين مٿاهينء تي هنن جو قبضو ٿي وڃڻ يا ڇا اهڙي قسم جو هڪڙو اهو زمانو مطلب ته هاڻ ڪو خدا کي خبر آهي ته اهو اڃا اچڻا آهن اڃا ئي ڪي ٻي قوم ڪا يا هي جيڪي اچي چڪا آهن ۽ جن جو سڄي ڌرتي تي هينئر قبضو آهي، هن پاسي کان پنهنجو چائنا ۽ ڪوريا ۽ پنهنجو روس ۽ هن پاسي کان جيڪو آهي سو ويسٽرن يورپ جيڪو آهي سو اهو جتي ڪٿي مطلب ته ٻئي قومون جيڪي آهن سي بربادي ۽ تباهي جيڪو ڪن پيون ياجوج ماجوج هڪڙو ته اهي آهن يا ڪو ٻيو آهن ته خدا کي خبر آهي. اڃا ڪا ٻي قوم آهي جيڪا اچڻي آهي ته اها هنن کان ئي وڌيڪ ظالم هوندي ڪا الاء ڪٿي آهي مطلب ڌرتي تي هاڻي ته مطلب ته سڄو جيڪو ڌرتي آهي ان جي سڀ ڪنهن کي خبر آهي ته هي ڪهڙا ملڪ ڪهڙا آهن هينئر ڳجهائو ڪو به ملڪ ڪونهي اڳي مطلب ماڻهن ڪونه ڏٺو آهي ڪنهن ملڪ ته هنن جي ڳالهه ڳجهي هئي هاڻي مطلب اهي ئي قومون آهن جيڪي ڏسڻ ۾

پنهنجو ڪنداسون پر هينئر رڳو انهيء دابة الارض جي ڳالهه ڪريون جيڪو ايندو، نڪرندو، ۽ ان جو ذڪر آهي سورة النمل ۾. سورة النمل ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو، هي پنهنجو ٻياسي نمبر آيت آهي ته واذا وقع القول عليهم جڏهن هنن تي قول الله تعاليٰ جو واقع ٿيندو، پورو ٿيندو،

بيت الحرام جي مسجد منجهه انهي منجهه جيڪو اتان ئي نڪرندو اتي به نڪرندو يا اتان هي ئي نڪرندو مطلب ته رڳو اتان هي نڪرندو يا ڪنهن ٻئي هنڌان به نڪرندو هوندو اتي به ڏسڻ ۾ ايندو مطلب ته يا هر جڳهه تي هوندو هر ڪنهن سان ڳالهائيندو هن جي جيڪو ڪافر هوندو تنهن کي روايتن ۾ آهي ته لکي ڇڏيندو ته هي ڪافر آهي ۽ جيڪو مسلمان هوندو ان جي نالي تي لکي ڇڏيندو ته مسلمان آهي معنيٰ ان مان سمجه ۾ اچي ٿو ته هو نه ڪو ڪافر آهي نه ڪو مسلمان آهي هو هن نيوٽرل آهي مطلب ته هن هن کي ڪو نه ڪا دشمني ڪافرن سان نه ڪو دشمني مسلمانن سان پر هو هڪڙو سنڌو سيڙهو ڪري ڇڏيندو ته هي ڪافر آهي هي مسلمان آهي سڀ ڪنهن کي مطلب ته اهڙي قسم جو ڪو جانور آهي اهو ڪهڙو جانور آهي ڪٿان ٿيندو ڪيئن ٿيندو هاڻي انهي جي متعلق ڪيئن ڳالهه آهي مطلب ڪهڙي نموني سان قرآن شريف ۾ آهي ڪهڙي نموني سان تورات ۾ آهي تورات ۾ دابت جو معنيٰ بهيمه يا انعام جانور جيڪي آهن حيوان هي سڀئي نال لفظ آهن حيوان جي لاء Animal جي لاء انسان به حيوان آهي پنهنجو انسان جيڪو بهيمة آهي ۽ انسان مطلب ته Cattle جيڪو آهي ان کي انعام ٿو چئجي جيڪو ڍور آهن پنهنجو ان کي انعام ٿو چئجي پر دابت دابت معنيٰ هي جيڪو ننڍڙي ۾ ننڍڙي جيڪا White Ant آهي اها به دابة الارض آهي جيڪا سليمان عليه السلام جي لٺ کي کائي وئي هلي ته سليمان عليه السلام ڪري پيو بهرحال اهڙي نموني سان هاٿي جيڪو آهي سو دابت آهي جيڪو ليويٿين جنهن کي ٿا چئن سمجهو ان ۾ ڪرسچنس وغيره جي لٽريچر ۾ پوليٽيڪل لٽريچر ۾ پڙهبو آهي اهو به جانور آهي پاڻ ڪيڏو وڏو جانور آهي خبر ناهي پر بهرحال هي جانور ڪهڙو آهي جيڪو هن جو نسل ٿيندو هر هنڌ ٻين هنڌ جتي ڪٿي يا هو هڪڙو ئي جانور آهي جيڪو پيو گهمندو ڦرندو يا يا ڪا انسٽيٽيوشن آهي يا ڪو مطلب ته ڇا آهي ڪهڙي ڳالهه آهي يا مڪينزم آهي يا ڪو يا ڊوائس ڪو آهي يا ڇا آهي پر خدا کي خبر آهي ته اها ڇا آهي پر ان ۾ ماڻهو ظاهر آهي سڀ ڪو پنهنجي لحاظ کان پنهنجي ناليج کان ان تي خيال پنهنجا ڊوڙائيندو ته ههڙي قسم جو دابت دابت هوندو جانور هوندو انهي تي وري اڳتي وقف ڪنداسون انشاء الله دابت ڪهڙي قسم جا آهن پر هاڻي ٻيو چوندو هڪڙو اهو ٿيو ياجوج ماجوج جا آخري نشانيون آهن ۽ ٻيو اهو دابة الارض آهي ٽيون جيڪو آهي سو دجال آهي دجال دجال دجل دجل معنيٰ بغاوت ڪرڻ وارو دجله ندي جو به نالو دجل آهي هاڻي اهو جيڪو باغي يا بغاوت ڪرڻ وارو آهي دجال دجال جيڪو رسول الله صاحب جي حديث پنهنجو صحيح بخاري ۾ به آهي ٻين ۾ ته پنهنجو ٽيهن کان وڌيڪ دجال پيدا ٿيندا ٽيهه يا ٽيهن کان وڌيڪ دجال پيدا ٿيندا جيڪي پنهنجي پاڻ کي هڪڙو نبي چوندا پر هي دجال جيڪو آخري وڏو دجال جيڪو حضرت عيسيٰ عليه السلام ايندو فلان آخري وقت ۾ جيڪو دجال مطلب ته ٻيا ننڍا ننڍا وڏا تو جهڙا مون جهڙا گهڻئي دجال به هن ڌرتي تي ويٺا آهن هي جيڪي حڪومتون ويٺا ڪن سي به سڀ دجال هڪڙي نموني سان يا ٻيا جيڪي چون اسان رسول آهيون ڪي اسان نبي آهيون اهي به دجال آهن انهي سينس ۾ اينٽي ڪرائسٽ انگريزي ۾ وري انهن جو جيڪو مطلب ته لفظ آهي جيڪو طور پنهنجي نيو ٽيسٽامينٽ ۾ ته اهو دجال جو سو ڄڻ آهي ته اينٽي ڪرائسٽ مطلب ته هو جيڪو حضرت مسيح عليه السلام جيڪا عيسيٰ عليه السلام جيڪو نمونو پيغام آندو آهي ان جي خلاف آهي ته هاڻي جيڪو به خلاف ٿيندو ته پوء دجال ٿيو اينٽي ڪرائسٽ ٿيو ان سينس ۾ اهي به جيڪي خود حضرت عيسيٰ عليه السلام کي الله بنايو ويٺا آهن الله جو پٽ بنايو ويٺا آهن اهي به دجال ٿيا ڇو جو اهي الله حضرت عيسيٰ عليه السلام جي پيغام جي خلاف آهن هڪڙي سينس ۾ پر اهو الائي ڪهڙو دجال آهي جيڪو آخر ۾ پيدا ٿيندو جنهن کي حضرت عيسيٰ عليه السلام پاڻ اچي ختم ڪندو ۽ پنهنجو حضرت مهدي عليه السلام وغيره پيدا ٿيندا يا ڇا جيڪو به ته هاڻي اهو هڪڙو ٽيون ٽيون اهو فتنو آهي دجال جو پر هڪڙو دجال اهڙو جيڪو چوندو آئون خدا آهيان

پوء ويٺا هلون مطلب ته اهو به هڪڙو وڏو ڪم ٿي ويو هليو هاڻي خدا کي خبر مطلب اهي به دجال ۾ شامل آهن پر هو ڪونه ٿا چون اسين خدا آهيون هاڻي هي سائنسدان ويچارا مهرباني ڪن ٿا ماڻهو جي دل ڪڍي وري ان ۾ صاف ڪري هيڏانهن ابتو سبتو ڪري به اسان کي ۽ رڳون اڳتي پوئتي بائي بائي پاس ۽ بائي رستا هن پاسي کان هن پاسي ائين ڪري پنهنجو هن کي وري چوندا هل بابا هل وڃ هاڻي اهو به هڪڙو ٿيو پر اڃا هي خدائي جي دعويٰ ڪونه ٿا ڪن ته اسين خدا آهيون يا اسين ڇا آهيون پر بظاهر اهو آهي ته هنن کي الله تي اعتبار ڪونهي ماڻهن گهڻن کي هاڻي ۽ چون ٿا بس اسين ئي آهيون جيڪي ڪجهه آهيون ڇا جو الله ڇا جي آخرت ڇا جي ڳالهه هاڻي هتي ۾ سائين وقفو ٿا ڪريون اللهم صل عليٰ سيدنا هاڻي ڳالهه ڪئي سون ته هڪڙو پنهنجو